ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ຈະເຮັດຈະກະທຳແນວໃດ ເພື່ອວ່າຈະມີຄວາມປອດໄພ ບາດວ່າກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການແລ້ວ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງເປີດເຜີຍໃ ຫ້ຊາບວ່າ ສອງຄົນຈາກແຕ່ລະ 5 ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບ Hygiene ຄືສຸຂະອະນາໄມ ໃນບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສີ່ມີຄວາມເປັນ ຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບແມ່ພະຍາດຕ່າງໆ ຕໍ່ແຕ່ມີວິກິດໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນມາໃນໂລກນີ້ ຍ້ອນທີ່ມີຄົນຍິ່ງໆຂຶ້ນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ແມ່ນວ່າທ່ານຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບການໄປມາ

ພາຍຫຼັງຫຼາຍເດືອນໃນການເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຍານາງມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຍິ່ງຂຶ້ນ ທີ່ຈະເປັນພະຍາດເມື່ອເດີນທາງໄປມາ ໄປບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ຫຼື ໃນກ ານໃຊ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການນຳເພື່ອນຝູງ ທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຮ່ວມກັນ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງ ທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນມາໂດຍ Fantastic Services Group ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຈາກແຕ່ລະ 5 ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ມີຄວາ ມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບຄວາມສະອາດ ນະທີ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນເຖິງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສີ່ກັບກາຍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບແມ່ພະຍາດຕ່າງໆ ຕໍ່ແ ຕ່ວິກິດໂຄວິດ-19 ເລີ່ມຂຶ້ນ

ນອກຈາກບໍລິການຢາຂ້າພະຍາດອະນາໄມມືແກ່ພະນັກງານແລ້ວ ຜ້າເຈ້ຍເຊັດຂ້າພະຍາດແບັກເທເຣຍ ແລະ ການຈັດໂຕະຕັ່ງຢູ່ຫ່າງກັນ ແມ່ນວ່າ ນາຍຈ້າງຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນໃຊ້ການຂ້າພະຍາດທີ່ຮູ້ກັນວ່າແ ມ່ນ fogging Fogging ແມ່ນລະບົບພົ່ນຢາຂ້າພະຍາດທີ່ມັນສາມາດເຂົ້າໄປໃນທຸກຫົນແຫ່ງ ແລະ ມັນປອດໄພ

ສຳລັບຄວາມແນະນຳເພີ່ມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບໂຄວິດ-19 ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ Safe Work Australia ເວັບໄຊ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ